यदि तव ईश्वरस्य रागादिदोषाभावात् सर्वप्राणिषु अनुजिघुक्षायाम् तुल्यायाम् सर्वफलप्रदानसमर्थे च त्वयि सति वासुदेवः सर्वम् इति ज्ञानेन एव मुमुक्षवः सन्तः कस्मात् त्वामेव सर्वे न प्रतिपद्यन्ते इति शृणु तत्र कारणम् काङ्क्षन्तः कर्मणाम् सिद्धिम् यजन्त इह देवताः क्षिप् हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा काङ्क्षन्तः अभीप्सन्तः कर्मणाम् सिद्धिम् फलनिष्पत्तिम् प्रार्थयन्तः यजन्त इह अस्मिन् लोके देवता इन्द्राज्ञाद्याः अथ योऽन्यान् देवतामुपास्तेऽन्योऽसावन्योऽहमस्मीति न स वेद यथा पशुरेवम् स देवानाम् बृहदारण्यक उपनिषत् एक चतुः दश इति श्रुतेः तेषाम् हि भिन्नदेवतायाजिनाम् फलाकाङ्क्षिणाम् क्षिप्रम् शीघ्रम् हि यस्मात् मानुषे लोके मनुष्यलोके हि शास्त्राधिकारः क्षिप्रह्मि मानुषे लोके इति विशेषणात् अन्येषु अपि कर्मफलसिद्धिम् दर्शयति भगवान् मानुषे लोके वर्णाश्रमादिकर्माधिकार इति विशेषः तेषाम् वर्णाश्रमाद्यधिकारिकर्मणाम् फलसिद्धिः क्षिप्रम् भवति कर्मजा कर्मणो जाता